ສະບາຍດີ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ຟັງສູ່ເຮັດວຽກ Podcast ໃນ EP ທຳອິດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ເວົ້າເລື່ອງຂອງຊ່ອງທາງໃນການເຮັດວຽກ ໃນການຊອກວຽກ ຊຶ່ງທຸກຄົນຮູ້ດີ ຊ່ອງທາງທີ່ຮິດທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ ກໍຄືຊ່ອງທາງ Social Media Facebook ແລະ LinkedIn ໂດຍສະເພາະ Facebook ຈະມີທັງເພຈທີ່ປະກາດວຽກທົ່ວໄປຢູ່ແລ້ວ ກຸ່ມເຮັດວຽກ ກຸ່ມສະໝັກວຽກຕ່າງໆ ກໍເປີດໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ກໍມີບໍລິສັດ ຂອງຜູ້ຈ້າງງານເອງ ທີ່ວ່າກໍໄດ້ເປີດເພຈ ເພື່ອຮັບສະໝັກງານເນາະ ແຕ່ໂດຍສະເພາະ ເອີ ຊ່ອງທາງ LinkedIn ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ຈະເປັນຊ່ອງທາງທີ່ເໝາະກັບຄົນທີ່ໄດ້ພາສາອັງກິດລະດັບໜຶ່ງ ພ້ອມມີ ເອີ ຄຸນວຸດທິ ປະສົບການເຮັດວຽກບາງ ສ່ວນ ແລະ ຖື ວ່າຫຼາຍລະ ຊ່ອງທາງ LinkedIn ນີ້ ຈະເປັນທີ່ເໝາະສົມໃນການຊອກວຽກ ແລະກໍດຶງວຽກຫາຕົວເອງ ສ່ວນຊ່ອງທາງທີສອງ ກໍຄືໜັງສືພິມ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນແລ້ວ ໜັງສືພິມນີ້ຈະບໍ່ຄ່ອຍເປັນທີ່ນິຍົມດັ່ງແຕ່ກ່ອນ ຊຶ່ງຖ້າວ່າອົງກອ ນທີ່ມັກໄປປະກາດວຽກຢູ່ໜັງສືພິມ ກໍຈະເປັນພວກ NGO ຫຼືວ່າທາງພາກລັດຖະບານ າຍກວ່າ ເອີ ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍມີປະສົບການສະໝັກວຽກຜ່ານຊ່ອງທາງໜັງສືພິມນີ້ ແລະ ໄດ້ວຽກ ກະນັບໄປຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ຊຶ່ງດົນມານ ານມາລະ ສ່ວນຊ່ອງທາງສຸດທ້າຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະກ່າວເຖິງ ກໍຄືຊ່ອງທາງຄົນຮູ້ຈັກ ໝູ່ຄູ່ ສາຍສຳພັນທຸລະກິດ ຫຼື ຫົວໜ້າເກົ່າ ອັນນີ້ສຳຄັນ ທຸກທ່ານ ໂດຍສະເພາະຂ້າພະເຈົ້າເອງນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ວຽກມານີ້ ກະ ສ່ວນຈາກຊ່ອງທາງນີ້ເປັນຫຼັກ ດັ່ງນັ້ນ ການຊອກວຽກແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າເອງຄິດວ່າ ການທີ່ເຮົາຈະຊອກວຽກເຮັດໄດ້ງ່າຍ ບໍ່ວ່າ ບໍ່ວ່າວຽກ ວຽກງານປະຈຳ ຫຼືວ່າວຽກເຮົາຢາກເຮັດວຽກເສີມຕ່າງໆເນາະ ຂ້ າພະເຈົ້າຖືວ່າ ທຳອິດເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບ ໄດ້ໂອກາດຮັບມານະ ເຮັດຢ່າງອອກມາຢ່າງຄຸນນະພາບ ບໍ່ມີທີ່ຕິ ເຮັດຢ່າງເໝາະສົມ ໃຫ້ມັນເປັນຄຸນນະພາບທີ່ບອກວ່າ ເອີ ນີ້ຈາກຝີມືເຮົາ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ ນເອງ ທີ 2 ກໍຄືລະຫວ່າງທີ່ເຮົາເຮັດວຽກ ເຮົາຕ້ອງສ້າງສາຍສຳພັນອັນດີກັບທຸກໆຄົນອ້ອມຂ້າງ ບໍ່ວ່າໃຜທັງນັ້ນ ເພາະວ່າຄົນທຸກຄົນລ້ວນເປັນກະບອກສຽງຂອງ ເຮົາຈາກຄົນຕໍ່ໄປເນາະ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອເຮົາເ ຮັດວຽກທີ່ມີຄຸນນະພາບ ພ້ອມກັບມີສາຍສຳພັນອັນດີກັບຄົນອ້ອມຂ້າງ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເທົ່ານີ້ເອງ ວຽກຄົງຈະມາຊອກຫາເຮົາ ແທນທີ່ເຮົາຈະໄປແຕ່ຊອກຫາວຽກ ສຸດທ້າຍນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ທຸກຄົນສົມຫວັ ງດັ່ງໃຈ ຢາກໄດ້ວຽກທຸກຄົນເນາະ ອາ ຂໍຂອບໃຈເຈົ້າ